بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت

خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى تەڭشەش ھەققىدىكى كۆز قاراشلار كۈچەيمەكتە ئىكەن گېرمانىيە ئاۋازى رادىيوسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە لىتۋا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى گابرىيېليۇس لاندسبېرگىس ئۇلارغا قىلغان سۆزىدە ئەگەر شى جىنپىڭ بىر ئۇرۇش جىنايەتچىسى بىلەن دوستلىشىشنى تاللىسا ئۇ ھالدا بۇ مەسىلىگە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىش بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز دېگەن ئۇ يەنە مۇنداق دېگەن ھازىر ياۋروپا ئىتتىپاقى ئۈچۈن ئالغا ئىلگىرىلەشنىڭ بىردىنبىر يولى خىتاي تەھدىتىدىن ساقلىنىش ۋە ئاقىۋەتتە خىتايدىن ئايرىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتۇر بىز بۇنى قانچە بالدۇر باشلىساق شۇنچە ياخشى خەۋەردە ئېيتىلىشچە ياۋروپا ئىتتىپاقىدا خىتايدىن تامامەن ئايرىلىشنى ياۋروپانىڭ ئىقتىسادى ئۈچۈن ياخشى ئەمەس دەپ قارايدىغان سىياسەتچىلەرمۇ ئاز ئەمەس ئىكەن ئەمما يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتايدىن گۇمانلىنىدىغان سىياسەتچىلەر كۆپەيگەن ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ خىتاي مەسىلىلىرى بويىچە ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ رەئىسى رېينخارد بۈتىكوفېر بۇ ھەقتىكى سۆزىدە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ھازىر خىتايغا نەچچە ئون يىلقىدەك ئىشەنمەيدىغان بولۇپ قالغانلىقىنى ئېيتىپ مەن خىتاي ئۆزىگە يىغقان نۇرغۇن سىياسىي كاپىتالنى ئىسراپ قىلدى دەپ قارايمەن دېگەن بۇنىڭ ئىپادىسى يېقىندا بريۇسسېلدا ئۆتكۈزۈلگەن قۇياش ئېنېرگىيە لوببىسىنىڭ يىغىنىدىمۇ كۆرۈلگەن مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە يىغىندا ياۋروپا ئىتتىپاقى پارلامېنت ئەزالىرى ياۋروپانىڭ رۇسىيە گازىغا قاراپ قېلىشتىن تېزلىكتە قۇتۇلغانلىقىنى تەبرىكلىگەن بولسىمۇ بىراق ئۇلار ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە مەسىلىسىدە رۇسىيەدىن قۇتۇلۇپ خىتايغا تۇتۇلۇپ قالماسلىقى كېرەكلىكىنى تەكىتلەشكەن چۈنكى ياۋروپا سانائىتى بۇلتۇر قۇياش ئېنېرگىيەسى ئورنىتىش رېكورتىنى بۇزۇپ تاشلىغان بولسىمۇ بىراق خىتاي ياۋروپانى ئەڭ جىق قۇياش ئېنېرگىيە باتارېيەسى بىلەن تەمىنلەۋاتقان دۆلەت ئىكەن

يىغىن مەيدانىدىكى خىتاي ۋەكىللىرى ئۇنىڭ سۆزىنى كېسىشكە ئۇرۇنغان بولسىمۇ، ئەمما مۇۋەپپەق بولالمىغان. دولقۇن ئەيسا BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەللىك ئىككىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى ئەيىبلىگەن. ئۇ يەنە بۇنىڭغا ئائىت ئىسپاتلارنىڭ BDT نىڭ ئالاقىدار تارماقلىرى تەرىپىدىن تەييارلانغان دوكلاتلاردىمۇ تىلغا ئېلىنغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن.

يىغىن مەيدانىدىكى خىتاي ۋەكىللىرى دولقۇن ئەيسانىڭ سۆزىنى كېسىپ، ئۇنىڭ ھۆكۈمەتسىز ئورگاننىڭ ۋەكىلى ئەمەس، بەلكى خىتايغا قارشى بۆلگۈنچى ئۇنسۇر ئىكەنلىكىنى جار سېلىپ، يىغىن رەئىسىدىن ئۇنىڭ سۆز ھوقۇقىنى ئېلىپ تاشلاشنى تەلەپ قىلغان. ئۇلارنىڭ بۇ چاقىرىقى يىغىندىكى ئامېرىكا ۋەكىلىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان. ئامېرىكا ۋەكىلى دولقۇن ئەيسانىڭ سۆزىنىڭ كېسىلمەسلىكى ۋە داۋاملىق سۆزلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن. يىغىندا ئېرىتىرىيە ۋەكىلى خىتاينىڭ تەلىپىنى قوللاپ سۆز قىلغان ئەمما ئاخىرىدا بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ رەئىسى باش ئەلچى ۋاسلاۋ بالېك دولقۇن ئەيسانىڭ سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇشىغا رۇخسەت بەرگەن يىغىندا يەنە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پروگرامما ماسلاشتۇرغۇچىسى زۇمرەتئاي ئەركىنمۇ سۆز قىلىپ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى مايك براۋن باشچىلىقىدىكى بىر تۈركۈم كېڭەش پالاتا ئەزالىرى خىتاي روسىيە ئىران ۋە شىمالىي كورېيە قاتارلىق ئامېرىكىغا دۈشمەن دۆلەتلەر پۇقرالىرىنىڭ ئامېرىكىدا تېرىلغۇ يەر سېتىۋېلىشىنى چەكلەيدىغان قانۇن لايىھىسىنى تونۇشتۇرغان. فوكس خەۋەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرىنى چەت ئەللەرنىڭ زىيىنىدىن قوغداش دەپ ئاتىلىدىغان بۇ قانۇن لايىھىسى ئامېرىكىنىڭ دۈشمەنلىرى ھېسابلىنىدىغان دۆلەتلەرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا، كونتروللۇقىدا ياكى باشقۇرۇشىدا بولغان كىشىلەرنىڭ ئامېرىكا زېمىنىدىكى ھۆكۈمەتكە ياكى خۇسۇسىيلارغا تەۋە دېھقانچىلىق يەرلىرىنى ئىجارىگە ئېلىشى ۋە سېتىۋېلىشىنى مەخسۇس چەكلەيدىكەن. بۇ چەكلىمە ئامېرىكا پۇقرالىرىنى ياكى ئامېرىكىدا مەڭگۈلۈك ئولتۇرۇم بېرىلگەن كۆچمەنلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدىكەن مەلۇم بولۇشىچە يۇقىرىدىكى تۆت دۆلەت ئامېرىكا ئىستىخبارات دائىرىلىرىنىڭ يىللىق دوكلاتىدا ئامېرىكىنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە قارشى ئۇسۇللار بىلەن ئۆز مەنپەئەتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىقتىدارى ۋە مۇددىئاسىغا ئىگە دەپ كۆرسىتىلگەنىكەن كېڭەش پالاتا ئەزاسى مايك براۋن مەزكۇر قانۇن لايىھىسى ھەققىدىكى باياناتىدا مۇنداق دېگەن خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى تېرىلغۇ يەرلەرگە بولغان ئىگىدارلىق ھوقۇقى ئۆتكەن ئون يىلدا يىگىرمە ھەسسىدىن كۆپرەك ئاشقان بىز ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ رەقىبلىرىنىڭ ئامېرىكىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرىنى سېتىۋېلىپ دېھقانچىلىق بىلەن تەمىنلەش زەنجىرىمىزگە تەسىر يەتكۈزۈشىگە يول قويماسلىقىمىز كېرەك مەلۇم بولۇشىچە بۇ قانۇن لايىھىسى كېڭەش پالاتاسىنىڭ ھەر ئىككى پارتىيىدىن بولغان ئەزالىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكەن بۇ لايىھە يۇقىرىدىكى تۆت دۆلەتكە مۇناسىۋەتلىك كىشىلەرنىڭ

شۇنداقلا ئۇلارغا ئەڭ ياخشى تىلەكلىرىنى ئىزھار قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى پىرېزىدېنت بايدىن رامزانلىق تەبرىك باياناتىدا يەنە ئامېرىكىنىڭ تۈرلۈك قىيىنچىلىقلار ئاستىدا تۇرۇۋاتقان بولۇپمۇ دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا دىنىي ئەركىنلىكىدىن مەھرۇم ھالدا ياشاۋاتقان مۇسۇلمانلارنى ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن

ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن يەنە تۈركىيە ۋە سۈرىيەدە ئېغىر يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىغان مۇسۇلمانلارنىمۇ تىلغا ئالغان جو بايدېن سۆزىنىڭ ئاخىرىدا يەنە ئامېرىكىدىكى مۇسۇلمان جامائىتىنىڭ ئامېرىكىنىڭ پەن تېخنىكا سەنئەت ئىلىم پەن قانۇن مېدىتسىنا سودا ۋە ھۆكۈمەت ئىشلىرىغا قوشۇۋاتقان تۆھپىلىرىنىمۇ مۇئەييەنلەشتۈرگەن ئۇ ئامېرىكىدىكى پەرقلىق مەدەنىيەتلەر ۋە دىنلارنىڭ بىر ئارىغا كېلىپ ئامېرىكىنى تېخىمۇ باراۋەر تېخىمۇ ئادىل كەڭ قورساق ۋە تېخىمۇ مېھرىبان دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىشىنىڭ ئەھمىيىتىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سالىدىغان تۈرلەرنى كۆپەيتىۋاتقانلىقى ئاشكارىلانماقتا خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى تارقاتقان بىر خەۋەردىن قارىغاندا ئۇيغۇر رايونلۇق دائىرىلەر بۇ يىلدىن باشلاپ رايوندا ئۈچ يىل ئىچىدە ئۈچ يۈز يەتمىش بەش مىڭ قۇرۇلۇش ئۇستىسىنى تەربىيىلەشنى قۇرۇلۇش ساھەسىدە ئۈچ يۈز مىڭ يېڭى خىزمەتنى قولغا كەلتۈرۈشنى ۋە يەرلىكتە مىڭ قۇرۇلۇش شىركىتىنى يېتىشتۈرۈشنى پىلانلىماقتا ئىكەن دىققەت قوزغايدىغىنى خەۋەردە بۇ قۇرۇلۇش ئىشچىلىقىغا تەربىيىلىنىدىغان كىشىلەرنىڭ ئالدى بىلەن رايوندىكى كەسپىي ماھارەت بىلەن تەربىيىلەش مەركەزلىرىنى پۈتتۈرگەنلەرنى شەھەر يېزىلاردىكى ئېشىنچە ئەمگەك كۈچلىرى ۋە سەكسىنىنچى توقسىنىنچى يىللاردىن كېيىن تۇغۇلغانلاردىن قوبۇل قىلىنىدىغانلىقى ئەسكەرتىلگەن بۇ ھەقتە ئېچىلغان مەخسۇس يىغىندا مۇنداق دېيىلگەن ئۇزۇندىن بۇيان شىنجاڭدىكى قۇرۇلۇش گۇرۇپپىلىرى ئاساسلىق باشقا ئۆلكىلەردىكى ئىشچىلارغا تايانغان ئىدى ھازىر شىنجاڭدىكى قۇرۇلۇش ئىشچىلىرى قېرىلىشىش ۋە ماھارەتلىك ئەمگەك كۈچى كەمچىل بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرگە دۇچ كەلمەكتە ئون تۆتىنچى بەش يىللىق پىلان مەزگىلىدە شىنجاڭنىڭ قاتناش سۇ تېجەش ئېنېرگىيە ۋە ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى قاتارلىق ئاساسلىق تۈرلەرنىڭ ئېشىشىدا قۇرۇلۇش ئىشچىلىرىغا بولۇپمۇ سانائەت ئىشچىلىرىغا بولغان ئېھتىياج زور دەرىجىدە ئاشىدۇ. شۇڭا دائىرىلەر بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن شىنجاڭنىڭ ئۆزىنىڭ قۇرۇلۇش كەسپى قوشۇنى قۇرۇپ، شەھەر، يېزا ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ قۇرۇلۇش كەسپىدە مۇقىم ئىشقا ئورۇنلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش لازىملىقىنى تەكىتلىگەن. خەۋەردە دېيىلىشىچە، دائىرىلەر ئۈچ يىلدا شىنجاڭدا ئۈچ يۈز مىڭ قۇرۇلۇش ئۇستىسىنى تەربىيىلەش ۋە ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ھەرىكەت پىلانىنى ئېلان قىلغان. خىتاي دائىرىلىرى مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى كەسپىي ماھارەت بىلەن تەربىيىلەش نامىدا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ لاگېرلارغا قاماپ كەلمەكتە بۇندىن باشقا يەنە ئېشىنچە ئەمگەك كۈچى نامىدا يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇر ياشلىرىنى رايون ئىچى ۋە سىرتىدا پاختا توقۇمىچىلىق پەمىدۇر ئىشلەپ چىقىرىش كۈن تاختىسى باتارېيىسى قاتارلىق نۇرغۇن ساھەدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقى مەلۇم بولغانىدى قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى مارت پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلىدىڭلار تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئاخىرىدا تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس سەھىپىمىزنى ئاڭلايسىلەر

ئامېرىكا ۋە پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانلارنىڭ مۇبارەك رامزان ئېيىنى تەبرىكلەپ بايانات ئېلان قىلدى ئۇ باياناتىدا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان مۇسۇلمانلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ۋە بىرمىدىكى روھىنگا مۇسۇلمانلىرى بىلەن بىر سەپتە تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنى ئامېرىكا ۋە پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانلارنىڭ رامىزان ئايىنى تەبرىكلەپ بايانات ئېلان قىلدى ئۇ بۇ باياناتىدا مۇسۇلمانلار روزا تۇتىدىغان ئىبادەت قىلىدىغان خەير ساخاۋەت قىلىدىغان ئۆزىنى يېڭىلايدىغان بۇ مۇبارەك ئاينى تەبرىكلەيدىغانلىقىنى

بۈگۈن مۇسۇلمانلارنىڭ مۇبارەك ئېيى بولغان رامىزان ئېيىنىڭ بىرىنچى كۈنى دۇنيا لىدىرلىرى، غەرب دۆلەتلىرىنىڭ باشلىقلىرى رامىزان ئېيىنى تەبرىكلەپ، تېلېگرامما يوللاپ، بايانات ئېلان قىلىپ قىلىۋاتىدۇ. يەنى بۇنىڭ بىرسى ئامېرىكا رەئىسى جو بايدېن. جو بايدېن تۈنۈگۈن مۇسۇلمانلارنىڭ رامىزان ئېيى كىرىشى مۇناسىۋىتى بىلەن،

باشقىلارنىڭ دىنىغا، باشقا مىللەتلەرنىڭ ئۆرپ-ئادەتلىرىگە ھۆرمەت قىلىش، تولېرانس كۆرسىتىش دەيدىغان بىر ئۇقۇم بار. يەنى مەدەنىيلەشكەن دۆلەتلەردە، تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەردە مانا مۇشۇنداق ياخشى ئەخلاق بار.

ئامېرىكا ئىسلامىي مۇناسىۋەتلەر كېڭىشىنىڭ ھۆكۈمەت ئىشلىرىغا مەسئۇل دىرېكتورى روبېرت ماككاۋ جو بايدېننىڭ بۇ رامىزانلىق باياناتىنىڭ دىنىي زۇلۇم ئەڭ ئېغىر بولغان خىتايغا بېرىلگەن بىر سىگنال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى پىرېزىدېنت بايدېننىڭ بۇ قېتىملىق رامىزانلىق تەبرىكىدە خىتايدا زۇلۇم بولۇۋاتىدۇ دېگەنلىكىنى ئالقىشلايمىز. ئامېرىكا خىتاينىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلغان بىر دۆلەت. بۇ باياناتتا ئەنە شۇ مەيدان ئەكس ئەتكەن.
تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ھازىر خىتاينىڭ دەل ئامېرىكىنىڭ ئەكسىچە يول تۇتۇپ قەبىھ زۇلۇم سىياسىتى ئېلىپ بېرىپ ئۆزىدىن باشقا مىللەتلەرنى ۋە باشقا دىنلارنى يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتايدەك باشقىلارنىڭ مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلمايدىغان باشقىلارغا تولېرانس كەڭ قورساق بولمايدىغان بۇنداق بىر رەزىل ھاكىمىيەت مانا مۇسۇلمانلارنىڭ بايرىمىنى تەبرىكلەش، رامىزان ئېيىنى تەبرىكلەش ئۇياقتا تۇرسۇن، مۇسۇلمانلارنى روزا تۇتۇشنى چەكلەپ، رامىزان ئېيىدا ئىبادەت قىلىشىنى چەكلەپ، مۇسۇلمانلارنى يوقىتىش، ئۇيغۇر خەلقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئارقىلىق يوقىتىشتەك جىنايى قىلمىشلارنى سادىر قىلىۋاتىدۇ. مانا بۇ دۇنيانىڭ غەزىپىنى قوزغاۋاتىدۇ خىتاي ھاكىمىيىتى ھەم دىنغا ھەم مىللىي ئۆرپ ئادەتكە ئۆچمەنلىك قىلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىكىنى بوغۇۋاتىدۇ ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي بايراملىرىنى چەكلەۋاتىدۇ دىنىي بايراملىرىنى دىنىي ئىبادەتلىرىنى چەكلەۋاتىدۇ، دېمەك، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ باشقىلارنىڭ تەرەققىياتىنى، باشقىلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىنى كۆتۈرەلمەيدىغان، ئىچىگە سىڭدۈرەلمەيدىغان ھاكىمىيەت ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بېرىۋاتىدۇ. پىرېزىدېنت جو بايدېن بۇ باياناتىدا يەنە ئامېرىكا دۆلىتى قۇرۇلغاندىن تارتىپ ئامېرىكىغا كۆچمەن بولۇپ كەلگەن مۇسۇلمانلارنىڭ ئامېرىكا تارىخىنىڭ مۇھىم بىر قىسمىغا ئايلىنىپ كەتكەنلىكىنى، ئەۋلادمۇ ئەۋلاد تەرەققىي قىلىپ ئامېرىكىنىڭ پەن تېخنىكا سانائەت قانۇن تېبابەت سودا تىجارەت ۋە ھۆكۈمەت ساھەلىرىگە شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ كۆپ خىل مەدەنىيىتىنىڭ گۈللىنىشىگە ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشقانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى ۋە شۇڭا بىز بۈگۈن دىن ۋە مەدەنىيەت ھالقىغان سەۋىيەدە ئىتتىپاقلىشىپ ئامېرىكىنى تېخىمۇ ئادىل باراۋەر كەڭچىل ۋە قەلبلەر ئۆزئارا تۇتاش بىر دۆلەتكە ئايلاندۇرۇشقا تىرىشايلى دېدى پرېزىدېنت جو بايدېن ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى ئاقسارايدا نەۋرۇز بايرىمىنى تەبرىكلەپ قىلغان سۆزىدە ئامېرىكىنىڭ دۇنيادا دىن ۋە مىللەت ئايرىمىسى يوق دۆلەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە نەۋرۇز بايرىمى ئۆتكۈزىدىغان بارلىق مىللەتلەر جۈملەدىن ئۇيغۇرلارنىڭ يېڭى يىلدا يېڭى ئۈمىد بىلەن ياشىشىغا تىلەكداشلىق بىلدۈرگەن ئىدى روبېرت مەكگاۋ ئەپەندى ئامېرىكا ئىسلامىي مۇناسىۋەتلەر كېڭىشىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئەركىنلىك بېرىش توغرۇلۇق خىتايغا داۋاملىق چاقىرىق قىلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
يىللاردىن بۇيان بىز خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ روزا تۇتۇشىغا، قۇرئان ئوقۇشىغا، جامائەت نامىزىغا قېتىلىشىغا، ۋە ئۆيلىرىدە دىنىي مەسىلىلەر توغرۇلۇق پاراڭلىشىشىغا يول قويۇش ھەققىدە چاقىرىق قىلىپ كېلىۋاتىمىز. ئەمما خىتاي شۇنچىلىك نورمال دىنىي ئەركىنلىككىمۇ يول قويمىدى. شۇڭا ئامېرىكادىكى مۇسۇلمانلار تەشكىلاتى ۋە پۈتۈن دۇنيادىكى ئىسلامىي ئورگانلار خىتاينى كىشىلىك ھوقۇق،

گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى ئۆتكۈزدى. خەلقئارا جۇمھۇرىيەتچىلەر ئىنستىتۇتىنىڭ پروگرامما ئىشلىرىغا مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىسى سكوت ماستىك ئېچىلىش سۆزى قىلىپ مۇنداق دېدى. بىز دېموكراتىك قىممەت قاراشلىرىغا ئاساسەن ھەر بىر ئىنساننىڭ كىشىلىك قەدىر-قىممىتى، ئەركىنلىكى ۋە ئىززەت-ھۆرمىتى بىلەن ياشاش ھوقۇقىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىمىز. لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇشلىرى دەل مۇشۇ ھوقۇقلارنى دەپسەندە قىلىۋاتىدۇ. خەلقئارا جۇمھۇرىيەتچىلەر ئىنستىتۇتى ئۇيغۇرلار بىلەن بىر سەپتە تۇرىدۇ، ئۇلارنىڭ باستۇرۇشلاردىن قۇتۇلۇپ، ئەركىن ياشاش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرىنى قوللايدۇ. بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان جىنايەتلىرىدىكى جىنايى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشتا يەر شارى خاراكتېرلىك قوللاش ۋە ئەمەلىي ھەرىكەتنى مۇھىم دەپ قارايمىز.

ئارقىدىن يىغىن باشقۇرغۇچىسى خەلقئارا جۇمھۇرىيەتچىلەر ئىنستىتۇتىنىڭ خادىمى مۇستافا ئاقسۇ گۈلباھار خاتىۋاجى ۋە قەلبىنۇر سىدىق خانىملارنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى ئاندىن كېيىن لاگېر شاھىتلىرى ئايرىم ئايرىم ھالدا ئۆزلىرى لاگېردا باشتىن كەچۈرگەن دەھشەتلىك كەچمىشلىرىنى ئاڭلاتتى گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم مۇنداق دېدى مەن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلنىڭكى ئاخىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئالداپ چاقىرتىشى بىلەن ۋەتىنىمىزگە قايتىپ بېرىپ ئۈچ يىلغا يېقىن خىتاينىڭكى ئوخشىمىغان ئىككى تۇتۇپ تۇرۇش مەركىزى ۋە جازا لاگېرلىرىدا تۇردۇم. بۇ كامېرنىڭكى شارائىتى ئىنتايىن ناچار بولۇپ، پۈتۈن ئاياللارنىڭ پۇتلىرى كىشەنلەنگەن، توققۇز ئادەم يېتىشقا تېگىشلىك بولغان كارىۋاتنىڭ ئۈستىدە ئوتتۇز، قىرىق ئادەم قىستىلىشىپ ياتىمىز. قەلبىنۇر سىدىق خانىم مۇنداق دېدى. مەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدىن توققۇزىنچى ئايغىچە ئۈرۈمچى شەھەر سايباغ رايونى ساڭفاڭگوغا قۇرۇلغان ئەرلەر كامپىسىدا ئالتە ئاي مەجبۇرىي خىتاي تىلى دەرسى ئۆتۈشكە ئەۋەتىلدىم. بۇ يەردە يەتتە سەككىز مىڭغا يېقىن ئەرلەر تۇتۇلغان بولۇپ، بۇلارنىڭ يۈزدە توقسان پىرسەنتى ئون سەككىز ياشتىن قىرىق ياشقىچە، پەقەت ئون پىرسەنتى قىرىق ياشتىن يۇقىرى يەتمىش سەكسەن ياشلار بار. بۇ ئەر تۇتقۇنلار كامېرىلاردا ئوتتۇزدىن قىرىققىچە قىستىلىشىپ تۇرىدۇ. ئۇلار ھەتتاكى قۇرۇق سېمونتنىڭ ئۈستىدە ياتىدۇ. ئالتە ئاي جەريانىدا بۇلار بىر قېتىم مۇنچا كىرىپ جۇيۇنۇپ باققىنى يوق. ھەتتاكى ھەر كۈنى دەرس ۋاقىتلىرىدا بولسۇن، چۈشلۈك ئارام ئېلىش ۋاقىتلاردا بولسۇن، ئۇلارنىڭ ئۈستىگە بېسىلغان نومۇرلار ئارقىلىق چاقىرىپ ئەچىقىلىپ سوراققا ئېلىنىدۇ ۋە قىيىن قىستاققا چىقىدۇ. تۇتقۇن قىز-ئاياللارنىڭكى چاچلىرى پۈتۈنلەي چۈشۈرۈۋېتىلگەن، ئۇچىسىغا كۈل رەڭ مەھبۇس كىيىمى كىيگەن، ئۇنىڭ ئۈستىدە ئاپسېلىن رەڭلىك جىلىتكا ۋە جىلىتكىنىڭ ئۈستىگە نومۇر بېسىلغان. بۇ يەر تۇتقۇن قىلغان قىز-ئاياللارنىڭمۇ توقسان پىرسەنتى ئون سەككىز ياشتىن قىرىق ياشقىچە. ئۇلار قەرەللىك، نامەلۇم دورا ئىچىدۇ، ئوكۇل ئۇرىدۇ ۋە ئۇلاردىن قان ئالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇ يەردىكى قىز-ئاياللار ئومۇميۈزلۈك ئادەتلىرى توختىتىلگەن. تېخىمۇ دەھشەت بولغىنى، قىز-ئاياللار خىتاي ساقچىلىرى تەرىپىدىن نومۇرلار ئارقىلىق چاقىرىپ ئەچكىتىلىپ، سوراق قىلىنىدۇ. سوراق جەريانىدا ھەر خىل شەكىلدىكى باسقۇنچىلىقلارغا ئۇچرايدۇ.
گۈلباھار خاتىۋاجى خانىمنىڭ قىزى گۈلخۇمار ئاپىسى لاگېرغا سولانغان ئۈچ يىل جەريانىدا فرانسىيە ھۆكۈمىتى ۋە خەلقئارالىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ ياردىمىدە ئاپىسىنى ساق سالامەت فرانسىيەگە ئەكەلگەن بولۇپ ئۇ خىتاينىڭ لاگېرىدىن ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنى قۇتقۇزۇپ چىقالىغان ساناقلىق كىشىلەرنىڭ بىرى مەزكۇر يىغىنغا گۈلخۇمارمۇ قاتناشقان بولۇپ ئۇ يىغىن باشقۇرغۇچىسى تەرىپىدىن تونۇشتۇرۇلغاندا ھەممەيلەن ئۇنىڭ ئاپىسىنى قانداق قۇتقۇزغانلىقىغا قىزىقتى ئۇ ئۆزىنىڭ ئاپىسىنى قۇتقۇزۇش جەريانىنى سۆزلەپ بەردى ئاپام خىتايغا مېڭىشتىن بۇرۇن بىز فرانسىيىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىغا خەۋەر قىلغان خىتاي نورمال ۋىزا بەرگەن بولسىمۇ بىز خىتايغا ھېچقاچان ئىشەنچ قىلالمىغان ئىدۇق ئاپامنىڭ پاسپورتى تارتىۋېلىنغانلىقىنى ئاڭلىغان ۋاقتىمدا بەك ئەنسىرىدىم چۈنكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كىشىلەرنىڭ تەربىيىلەشكە ئەپ كېتىلىۋاتقانلىقى يېڭىدىن قۇرۇلۇۋاتقان كاتەكتەك كاتەكتەك نەچچە ئون مىڭلىغان قۇرۇلۇشلار ھەققىدىكى خەۋەرلەر كۆپىيىشكە باشلىغانىدى مەن فرانسىيە ئەلچىخانىسىغا توختىماي خەت يازدىم باشتا ئۇلار ئىشەنمىدى بولغاي بەك كۆڭۈل بۆلمىدى مەن فرانسىيىدىكى يەھۇدىي تەشكىلاتلىرى بىلەن ئالاقىلەشتىم مۇخبىرلار بىلەن ئالاقىلەشتىم ئارىدىن ئىككى يىل ئۆتتى كېيىن بىر دوستۇمنىڭ تەۋسىيىسى بىلەن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا مۇراجىئەتنامە ئېلان قىلدىم قىسقا مۇددەت ئىچىدە مۇراجىئەتنامىگە نەچچە يۈز مىڭ كىشى ئىمزا قويدى شۇنىڭ بىلەن خەلقئارالىق تاراتقۇلار دىققەت قىلىشقا باشلىدى فرانسىيە ھۆكۈمىتىمۇ دىققەت قىلىشقا باشلىدى خەلقئارالىق ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ بېسىمى ئىشقا يارىغان بولسا كېرەك فرانسىيە ھۆكۈمىتى بۇ مەسىلىنى دىپلوماتىك يول بىلەن ھەل قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بەردى شۇنىڭ بىلەن مەن تەمكىن بولۇپ فرانسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ھەل قىلىشىغا قويۇپ بەردىم شۇنداق داۋام قىلدىم ئاخىرىدا لاگېر شاھىتلىرى يىغىن قاتناشقۇچىلىرى ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن كۈتىدىغان ئىلتىماس ۋە تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى قەلبىنۇر سىدىق خانىم مۇنداق دېدى مەن ئەڭ ئالدى بىلەن مۇشۇ بۈگۈنكى پائالىيەتكە قاتناشقان مۇشەدە ئولتۇرغان قېرىنداشلىرىمدىن كۈتىدىغىنىم ھەم ئىلتىماسىم بىز ئۆزىمىزنىڭ ئەمەلىيىتىمىزدىن باشلىغان بولساق ئەتراپىمىزدىكى خىزمەتداشلىرىمىز، دوست-بۇرادەرلىرىمىز، تۇغقانلىرىمىزغا تەۋسىيە قىلىپ، ھەلىقىدەك مۇشۇ خىتاينىڭ ھەر قانداق ماللىرىنى ئالماي شۇلارنىڭ سودا-سارايلىرىغا قەتئىي كىرمىسەك، ئامېرىكا دۆلىتى پۈتۈن ياۋروپا دۆلەتلىرىگە ئۈلگە بولۇشى كېرەك. يەنى بىرىنچى بولۇپ مېنىڭ يەنە كۈتىدىغىنىم مۇساپىرلارنى يۆتكەش خىزمىتى.

گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم مۇنداق دېدى.
ۋەتەندە ئەمدى ئانا تىلىمىزنى، مەدەنىيىتىمىزنى ساقلاپ قېلىش ئىمكانىيىتى بەك ئاز. بۇ پۇرسەت بىز چەت ئەلدە ياشاۋاتقانلاردا بار. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ چەت ئەلدە نۇرغۇنلىغان ھېلىقى زىيالىيلىرىمىز كىتابلارنى يېزىپ چىقىۋاتىدۇ. بۇ كىتابلارنى باشقا تىللارغا تەرجىمە قىلىش ئۈچۈن بۇنىڭغا مەبلەغ كېتىدۇ. ھەممىڭلارنىڭكى ئىقتىسادىي جەھەتتىن ياردەم قىلىشىڭلارنى مۇشۇ تەشكىلاتلارغا تەلەپ قىلىمەن. يىغىن ئاخىرىدىكى سوئال جاۋاب قىسمىدا يىغىن قاتناشقۇچىلىرىدىن كەۋسەر ۋاھىت سۆز قىلىپ خىتاينىڭ ھازىرغىچە لاگېرغا سولاشنى داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى نەچچە ئاينىڭ ئالدىدا ئون توققۇز ياشلىق سىڭلىسى كامىلا ۋاھىتنى تۇتۇپ كەتكەنلىكىدىن خەۋەر تاپقانلىقىنى ئېيتتى ئۇ گۈلخۇماردىن ئۆزىگە ئوخشاش ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ھېلىھەم لاگېر تۈرمىلەرگە سولانغانلارغا قانداق تەكلىپ تەۋسىيىلىرىنىڭ بارلىقىنى سورىدى گۈلخۇمار جاۋابەن مۇنداق دېدى
مەن نۇرغۇن ياشلارنىڭ تۇتۇلۇپ كەتكەن ئائىلىسى ئۈچۈن ئوچۇق ئاشكارا سۆزلەشتىن قورقۇۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدىم مېنىڭ ئۇلارغا دەيدىغىنىم سىلەر يالغۇز ئەمەس غەرب دۆلەتلىرىدە بىزنى قوللايدىغان نۇرغۇن تەشكىلات ئورگانلار بار ئۇلاردىن پايدىلىنىڭلار مەن فرانسىيە ھۆكۈمىتىگە بېسىم چۈشەردىم باشقا دۆلەتلەردە ئائىلىسىنى ئەكەلگەنلەر بىلەن ئالاقىلىشىپ ئۇلار تۇتقان يوللارنى فرانسىيە ھۆكۈمىتىگە يوللىدىم مېنىڭ ئاپامنى ئەكىلەلىشىمىز مۇمكىن دەپ مۇشۇنداق قىلساڭلار بەلكىم ئۈنۈمى كۆرۈلۈپ قېلىشى مۇمكىن مېنىڭچە بىر دۆلەتكىلا ئەمەس بەلكى ئۆزاڭلار تۇرۇشلۇق دۆلەتلەرنىڭ ئىتتىپاقداش دۆلەتلىرىگىمۇ بېسىم چۈشەرسەڭلار پايدىسى بولىدۇ دەپ قارايمەن يەنە دەيدىغىنىم سىلەر ھەرگىز يالغۇز ئەمەس بىز بىرلىكتە تېخىمۇ كۈچلىنىمىز ئۇيغۇر بولغانلىقىمىزدىن پەخىرلىنەيلى ئەگەر بىز ئەرزىمەس بىر مىللەت بولغان بولساق خىتاي بىزنى يوقىتىشقا بۇنچە كۈچەپ كەتمەيتتى بىزنىڭ شانلىق تارىخىمىز نەچچە مىڭ يىللىق كۈچلۈك مەدەنىيىتىمىز بولغاچقا ئۇلار بىزنى يوقىتىۋەتمەكچى بولۇۋاتىدۇ شۇڭا بىز كىملىكىمىزنى قوغداش ئۈچۈن تەڭ كۈرەش قىلايلى
ئاخىرىدا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجراىيە دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندى يېپىلىش سۆزى قىلىپ مۇنداق دېدى بىز ئالتە يىلدىن بۇيان يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا شاھىت بولۇۋاتىمىز ۋاقىتلىق قۇرۇلغان تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرى دېيىلگەن لاگېرلار مەڭگۈلۈك تۈرمىلەرگە ئايلاندى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىغا ئىمزا قويغان دۆلەتلەر خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى جازالىشى كېرەك ئىدى بىز كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز پۈتۈن دۇنيا بۇ تېمىدا مەغلۇپ بولدى. ئەمەلىيەتتە ھەرىكەتكە ئۆتمەسلىككە ھېچقانداق بىر بانا يوق ئىدى. خۇلاسە قىلىپ ئېيتقاندا، بىز ناھايىتى خەتەرلىك بىر ئەھۋالدا تۇرۇۋاتىمىز. مۇشۇ يەردىكى ھەممىڭلار بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىدىغان كىشىلەردىن ھېسابلىنىسىلەر. خەلقئارا جۇمھۇرىيەتچىلەر ئىنستىتۇتىنى بۇ سەپتە كۆرگەنلىكىمىزدىن تولىمۇ خۇرسەنمىز. ھەر بىرىڭلارنىڭ بۇ گۇۋاھلىقنى ئاڭلاشقا كەلگەنلىكىڭلار ئۈچۈن
ئىگىلىشىمىزچە، لاگېر شاھىتلىرى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن ئامېرىكىنىڭ بىر قانچە شەھەرلىرىدە مۇھىم ئورگان ۋە تەشكىلاتلار ئورۇنلاشتۇرغان پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشنى داۋام قىلىدىكەن بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى تۈرلۈك مۇھاكىمە ۋە مۇنازىرىلەر تەدرىجىي پەس كويغا چۈشۈشكە يۈزلىنىۋاتقاندا بۇ مەسىلىنىڭ ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئاددىي بىر مەسىلە ئەمەس بەلكى پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ كەلگۈسى مەنپەئەتىگە چېتىلىدىغان كۆپ قىرلىق ھادىسە ئىكەنلىكى يېقىندىن بۇيان سالماقلىق رەۋىشتە ئوتتۇرىغا قويۇلۇشقا باشلىدى شۇ قاتاردا ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا بۇ مەسىلىنىڭ مۇھىملىقىنى قايتا تەكىتلەپ ئۆتكەن تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارىتىلغان سۈكۈتكە دائىر بىر قىسىم ئاچچىق رېئاللىقنى ئوتتۇرىغا قويغان تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بىر قىسىم غەرب پارلامېنتلىرى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە قارار ئالغاندىن بۇيان بۇ ھەقتە بىر قاتار ئەمەلىي ھەرىكەتلەر ئوتتۇرىغا چىقتى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد ۋە دىپلوماتىيە ساھەسىدىكى ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ ئۆزلىرىنىڭ بۇنىڭغا قارشى پائالىيەتلىرىنى جانلاندۇرۇشقا باشلىدى. نەتىجىدە بۇنىڭ ئەڭ قاباھەتلىك ئاقىۋىتىنىڭ بىرى سۈپىتىدە دۇنيا مىقياسىدا بىر مەھەل داغدۇغا قوزغىغان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى شاۋقۇن سۈرەنلەر تەدرىجىي پەس كويغا چۈشۈشكە يۈزلەندى. ئەنە شۇ خىل رېئاللىقنى كۆزدە تۇتقان ھالدا غەرب دۇنياسىدىكى ئوقۇرمەنلىرى بىر قەدەر كۆپ بولغان تاشقى سىياسەت ژۇرنىلى يېقىندا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى غەرب دۇنياسىغا ئاڭلىتىشتا سەمەرىلىك ئەمگەكلەرنى ۋۇجۇدقا چىقارغان شەخسلەرنىڭ بىرى، ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل ئەپەندى بىلەن مەخسۇس سۆھبەتتە بولدى. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ھەققىدە سۆز بولغاندا نۇرى تۈركەل يىللاردىن بۇيان تەكىتلەۋاتقان بىر نۇقتا، ئۆزى تۇغۇلغان لاگېرلارنىڭ ئارىدىن يېرىم ئەسىر ئۆتكەندە ئۇيغۇر دىيارىدا قايتىدىن سىستېمىلاشقان ھالدا ئوتتۇرىغا چىقىشى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بولۇپمۇ خىتايدىكى ئون يىللىق مالىمانچىلىق دەۋرىدە ھەممىلا يەرنى بىر ئالغان تۈرمە ۋە لاگېرلار ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ مىللىي خاتىرىسىدە كۆپلىگەن قاباھەتلىك سەھىپىلەرنى قالدۇرغان. ھالبۇكى، ئەينى ۋاقىتتا بۇ خىلدىكى تۈرمە ۋە لاگېرلار پۈتكۈل خىتاي تەۋەسىدە ئەۋج ئالغان بولسا، ئارىدىن ئەللىك يىل ئۆتكەندە ئۇيغۇر دىيارىدىكى لاگېرلار مەلۇم تىل تۈركۈمىگە ۋە دىنىي كىملىككە تەۋە بولغان كىشىلەرنى نىشان قىلغان. مۇنداقچە ئېيتقاندا، بۇنىڭدا خىتايلار پۈتۈنلەي چەتتە قالدۇرۇلغان. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي تىللىق خەلقلەرنى لاگېرغا قاماشتىكى بىر مۇھىم باھانىسى بۇ كىشىلەرنى تېررورلۇققا باغلاش بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئېيتىۋاتقان تېررورلۇق بىلەن خەلقئارادا ئورتاق ئېتىراپ قىلىنغان تېررورلۇق ئوتتۇرىسىدا. ئوتتۇرىسىدا غايەت زور پەرق مەۋجۇت. چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئېيتىۋاتقان تېررورلۇق قىلمىشلىرى ساقال قويۇش، دىنىي ئېتىقادتا بولۇش، ناماز ئوقۇش، چەت ئەللەر بىلەن ئالاقىدە بولۇش، دىنىي كىتابلارنى ئوقۇش، ھاراق تاماكىدىن قول ئۈزۈش دېگەندەك ئىشلار بولۇپ، مۇشۇ خىل ھادىسىلەرگە باغلىنىپ لاگېر ياكى تۈرمىگە قامالغان كىشىلەرنىڭ سانى ئاز دېگەندىمۇ بىر مىليوندىن ئۈچ مىليونغىچە دەپ تەخمىن قىلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم. تېخىمۇ قورقۇنچلۇق بولغىنى، خىتاينىڭ تېررورلۇق تەبىرى بويىچە لاگېرغا قامالغان بۇ كىشىلەرنىڭ تەربىيە ۋە ئۆزگەرتىش ئۈچۈن تىل بىلەن بولىدىغان دەرسكە ئەمەس، ئەكسىچە ئاڭلىغۇچىنىڭ تېنى شۈركىنىدىغان روھىي ۋە جىسمانىي قىيناققا دۇچ كەلگەن، پەرزەنتلىك بولالماس قىلىۋېتىلگەن، كېيىنچە بولسا توپ-توپى بىلەن مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنغان. بۇنىڭ بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىلىۋاتقانلىرى ئەمەلىيەتتە تارىختىكى يەھۇدىي زور قىرغىنچىلىقىنىڭ تەكرار ئوتتۇرىغا چىقىشى بولۇپ قالغان. زىيارەت جەريانىدا ئالاھىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلىلەرنىڭ بىرى، بۇنىڭدىن يەتمىش يىلچە بۇرۇن ئەمدى قايتىلانمايدۇ دەپ ۋەدە بەرگەن دۇنيانىڭ بۇ مەسىلىنى توسۇپ قېلىشقا ئاجىز كېلىشى، شۇنداقلا كۆپ خىل ھادىسىلەردە ئەكس ئەتكەندەك ئۇلارنىڭ بۇنى توسۇپ قېلىشنى خالىمىغانلىقى بولغان. بولۇپمۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينى بۇ مەسىلىدە يېڭى زاماندىكى قىرغىنچىلىق بويىچە ئەيىبلىگەندە ئۇنىڭ ھەر قاچان يالغۇز كېلىپ قېلىشى، يەنە كېلىپ ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتاينىڭ بويۇنتۇرۇقىغا چۈشۈپ قالغان مۇسۇلمانلار دۇنياسىنىڭ سۈكۈتنى تاللىشى، ھەتتا بىر قىسىم ئىسلام ئەللىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە ماسلىشىپ، ئۆز تەۋەلىكىدىكى ئۇيغۇرلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىشى بارلىققا كەلگەن. زىيارەت جەريانىدا نۇرى تۈركەل بۇ خىل سۈكۈت ھەققىدە توختىلىپ، مەن بۇنىڭدا دۇنيانىڭ قىزغىنلىق بىلەن ئىش باشلىغانلىقىنى، شۇنداقلا بۇنىڭغا بىر تۈرلۈك جىددىي مەسىلە قاتارىدا مۇئامىلە قىلغانلىقىنى كۆرمىدىم دەيدۇ. ئۇ بۇنىڭ سەۋەبى ھەققىدە مۇنداق ئۈچ خىل ئامىلنى تەكىتلەيدۇ، بىرىنچى، قارشى تۇرۇش ئوبيېكتى كۈچلۈك بولۇپ، قارشى تۇرسا سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ساھەلەردە خاتالىق كېلىپ چىقىدىغان ۋەزىيەتتە. ئىككىنچىسى، ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ھەققىدە سۆز قىلغۇدەك ھوللىۋودنىڭ چولپانلىرى ياكى تەنتەربىيە ساھەسىنىڭ دۇنياغا تونۇلغان چولپانلىرى ئوتتۇرىغا چىقمىغان. ئۈچىنچىسى ئۇيغۇرلارنىڭ مۇسۇلمان بولۇشىنى غەربتىكى بەزى كىشىلەر قېلىپلىشىپ قالغان ئەنئەنىۋى قاراشلىرى تۈپەيلىدىن دەماللىققا تېررورلۇققا باغلاپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تېررورلۇققا قارشى كۈرەش قىلىۋاتقانلىقىغا مايىل بولغان رادىيومىزنىڭ بۇ ھەقتىكى زىيارىتى جەريانىدا نۇرى تۈركەل بۇ ھەقتە توختىلىپ ئۆتتى.
ئەمدى مەن بۇ جامائەتچىلىكتە بەزى ئىنسانلار سۆزلەشنى سۆزلەشكە ئوتتۇرىغا قويۇشقا ئۆزىنىڭ كۆز قارىشىنى ئىپادىلەشكە تازا جۈرئەت قىلالمايۋاتقان بەزى مەسىلىلەرنى بۇ تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىدىكى سۆھبەتتە ئوتتۇرىغا قويدۇم. بۇ يەردە ئەمدى ئىككى نەرسە مەزمۇنلۇق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بىرسى بۇ دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭكى، ئامېرىكىنىڭ بۇ فىلىم سانائىتىنىڭكى، تەنتەربىيە دۇنياسىنىڭكى خىتاينىڭ خىتايدىن كېلىدىغان ئىقتىسادىي سەۋەبتىن، ئىقتىسادىي زىياندىن ئۈركۈپ، ھازىر ئەخلاقىي مەجبۇرىيىتىنى ئۇنتۇپ قالغانلىقىنى ناھايىتى ئاددىي سۆز بىلەن ئىپادىلەپ بەردىم. ئىككىنچىسى، بۇ ياۋروپا ئەللىرىدىكى دۆلەتلەرنىڭ بۇ ئوكرانىيە مەسىلىسىدە دەرھال بىر يەرگە كېلەلىشى، لېكىن ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كەلگەن چاغدا ئالتە يەتتە ژىلنىڭياغى بۇ جەنوسايدنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى. ھەم بۇ يەردە بۇ بەزى دۆلەتلەر مۇۋاپىق يەرلەردە گەپ قىلىپ قويۇپ، ياكى ئامېرىكىنىڭ تەشەببۇسىدا بەزى خەلقئارا سەھنىلەردە بىللە ئاۋاز قوشۇپ قىلغان بىلەن بۇ بۇ ئىنكاسلارنىڭ ھەممىسى ژىلمان. بۇ يەردە ئۇيغۇرلار بولسۇن، ئەجنەبىيلار بولسۇن، بۇ تارىخنىڭ بۇ ئىنسانىيەتكە يۈكلىگەن بۇ مەسئۇلىيىتىدىن قېچىۋاتقان، ئۆزىنى تارتىۋاتقان ۋە تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلمايۋاتقان مۇشۇنداق بىر ۋەزىيەت مەۋجۇت دەپ بۇنىمۇ ئىزاھلاپ بەردىم. خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل داۋام قىلدۇرۇۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى دادىللىق بىلەن ئېتىراپ قىلىشى بىرەر تەرەپنى بىئاراملىققا ياكى ئېسەنكىرىتىپ قويۇشقا ئاپارمايدىغانلىقى ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى كۈندە ئوقۇپ تۇرىدىغان تۆپىلىك گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان نۇرى تۈركەلنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىدا نۇقتىلىق ھالدا بايان قىلىنغان پىكىرلەرنىڭ بىرى بولدى. بولۇپمۇ ئامېرىكا جامائىتىگە مەلۇملۇق بولغان ئاخباراتچى فارىد زەكەرىيەگە ئوخشاش بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ خىتاي ئەمەلىيەتتە ئۇنچىۋالا تەھدىت ئەمەس، بەزىلەر بۇنىڭدىن بەكلا راھەتسىز بولۇپ قالغان دېگەندەك پىكىرلىرى ئۇلارنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى شى جىن پىڭ ھەققىدىكى ئەندىشىلەر پۈتۈنلەي ئارتۇقچە دېگەن شەكىلدە پىكىر قىلىشىنىڭ داۋامىدۇر. دەرۋەقە ئارىدىن ئىككى يىل ئۆتكەندە شى جىنپىڭنىڭ قانچىلىك خەتەرلىك ئادەم ئىكەنلىكى كۆپ تەرەپلىمە يوللاردىن مەلۇم بولغان. يەنە كېلىپ ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى ئەركىن دۇنيانىڭ قىممەت قارىشى ۋە ئىگىلىك ھوقۇقى روسىيەدىن ئەمەس، بەلكى مۇشۇ شى جىنپىڭ رەھبەرلىك قىلىۋاتقان خىتاي كومپارتىيەسى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىدىن كېلىۋاتقان ئېغىر تەھدىتلەرگە دۇچ كېلىشكە باشلىغان. شۇنداق بولغانىكەن، مەۋجۇت بولغان رېئاللىقنى ئېتىراپ قىلىش ھەمدە ئامېرىكا ئۈچۈن مۇقەددەس بولغان ئىگىلىك ھوقۇقىنى ھىمايە قىلىش ھېچكىمنى بىئارام قىلمايدۇ، بىمەنە ئەندىشىگىمۇ گىرىپتار قىلمايدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بارغانسېرى ئەۋزەيلەۋاتقان زۇلۇملىرى ۋە تاجاۋۇزكارلىق تەبىئىتىنى توختىتالايدىغان بىردىنبىر ۋاسىتە قۇدرەت بولۇپ قالغان. چۈنكى خىتاينىڭ يېقىنقى يىللاردىكى ئەھۋالى ئامېرىكا يول قويغانسېرى ھەددىدىن ئېشىپ بېرىش شەكلىدە تەرەققىي قىلغان. خىتاينى دېموكراتىيەگە ۋە قانۇنىي سىستېمىغا ئايلىنىدۇ دەيدىغان ئىلگىرىكى بىھۇدە ئارزۇلارنىڭ ئەمەلگە ئاشمىغانلىقى ئاشكارا بولغانىكەن، ئەمدى ئۇنىڭغا كۈچ بىلەن تاقابىل تۇرۇشنىڭ پەيتى كەلدى دېيىشكە بولىدۇ. چۈنكى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدىكى ئاددىي پاكىت شۇ بولدىكى، غەرب دۇنياسى بۇ قىرغىنچىلىققا بىر كۆزىنى قىسىۋالغانسېرى خىتاينىڭ بۇنى ئىجرا قىلىشى شۇنچە كەڭ كۆلەم ئالغان. نۇرى تۈركەل ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ يەنە بىر يۈزى ھەققىدە سۆز قىلىپ، بوۋاقلىق مەزگىلدە ئۆزى باشتىن كەچۈرگەن لاگېر سىستېمىسىنى ئەسكەرتىدۇ ھەمدە شۇ ئارقىلىق ئاتا ئانا بىلەن پەرزەنتلەر ئارىسىدىكى بىللە ئۆتىدىغان ۋاقىتنىڭ تارتىۋېلىنىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان روھىي كەمتۈكلۈكنىڭ ئورنىنى مەڭگۈ تولدۇرۇۋالغىلى بولمايدۇ دېگەننى تەكىتلەيدۇ. نۇرى تۈركەل گەرچە مىڭلىغان كۆچمەنلەرگە ئوخشاش ئامېرىكا چۈشى ئەمەلگە ئاشقان، دەۋر ژۇرنىلى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى دۇنيادىكى ئەڭ تەسىرچان يۈز شەخس تىزىملىكىگە ئاغان، ئامېرىكا جەمئىيىتىدە ئوقۇش ۋە خىزمەت جەھەتتە زور ئۇتۇق قازانغان كىشىلەردىن بىرى بولسىمۇ، ئەمما ئۆزى ھېلىھەم باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ئائىلە جۇدالىقىنىڭ مىليونلىغان ئۇيغۇر سەبىيلىرى ئۈچۈن يېڭى پاجىئە بولۇۋاتقانلىقىنى قەتئىي قوبۇل قىلىشقا بولمايدۇ دەپ قارايدۇ. بۇ خىتاينىڭكى بۇ ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقىنىڭكى ئۈچ نېگىزلىك مەزمۇنى بار. بىرىنچىسى ئۇيغۇرلارنى قۇل قىلىش. ئۇيغۇرلارنى قۇل قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىنى تۈزەش ۋە ئۆزىنىڭكى مۇشۇ ئەمگەك كۈچى كىرىزىسىنى ھەل قىلىش. بۇلاردا ئەمگەك كۈچى كىرىزىسى بار ھازىر. ئىككىنچى مەسىلىسى بۇ ئۇيغۇر ئاياللىرىغا بولۇۋاتقان زورلۇق-زومبۇلۇق. ئەمدى ئۇيغۇر ئاياللىرى بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭكى تەربىيەنىڭ مەنبەسى. بىزنىڭ مەكتەپلىرىمىز ئۇيغۇرلار ئوقۇيدىغان مەكتەپلەرنىڭ ئەھۋالىنى پۈتۈن دۇنيا بىلىدۇ كوممۇنىست سىستېمىدا بۇ ئىلغار پىكىر بىلەن ئەركىن پىكىر قىلىش بىلەن ياكى مىللىي ئىپتىخارلىق بىلەن چوڭ بولۇش مۇمكىن ئەمەس ئۇ ئۇ مىللىي ئىپتىخارلىق ئۆرپ ئادەت ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ مىللىي قىممەت كۆز قاراشلىرى ئائىلە مۇناسىۋەتلىرى، ئىنسانىي مۇناسىۋەتلەر ھەممىسى بىزنىڭ ئۇيغۇر ئانىلاردىن كېلىدۇ. بۇنىمۇ يوقاتماقچى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇر ئانىلىرىنى كامپلارغا ئېتىپ، ئانىلارنىڭكى بەزىلىرىنى تۈرمىلارغا تاشلاپ، بەزىلىرىنى بۇ خەلقئارا تەمىنلەش زەنجىرىگە ماددىي ئەشيا ياسايدىغان يېڭى زاماننىڭ قۇللىرى قىلىۋالدى. ئۈچىنچىسى، بۇ ياش ئۆسمۈر پەرزەنتلەرگە قارىتىلغان تىغ ئۇچى سىياسەت.
ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق ھەققىدە سۆز بولغاندا، بۇنىڭدىكى مەركىزىي تېمىلارنىڭ بىرى ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ھېسابلىنىدۇ. نۆۋەتتە مەجبۇرىي ئەمگەك ئاتالغۇسى بەزىدە بىۋاسىتە ھالدا ئۇيغۇرلارنى مەھسۇلات ئىشلەپچىقارغۇچى زاۋۇتلاردا ئەرزان باھالىق ئىشچىلارغا ئايلاندۇرۇش قارىتا ئېيتىلسا، يەنە بەزىدە غەرب بازىرىدا سېتىلىۋاتقان مەھسۇلاتلارنىڭ خام ئەشيا مەنبەسىنى تەييارلاشتا ئۇيغۇرلارنى ئوخشىمىغان شەكىل ۋە كۆلەمدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشقا قارىتىۋاتقانلىقى مەلۇم. بۇ قېتىمقى زىيارەت جەريانىدا ئاپتور نۇرى تۈركەل كىيىپ كېلىۋاتقان Hugo Boss ماركىلىق كاستيۇم بۇرۇلكىنى ئۇنىڭ ئامېرىكا چۈشىشىنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىدىكى بىر ئاددىي مىسال قاتارىدا تىلغا ئالىدۇ. ئارقىدىنلا مۇشۇنى چۆرىدىگەن ھالدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ دەل مۇشۇ خىل خەلقئارا ماركىلىق مەھسۇلاتلارغا قانداق باغلىنىۋاتقانلىقى، بۇنى چەكلەشتىكى خىزمەتلەر قاتارىدا شەخسلەرنىڭ نېمىلەرنى قىلالىشى مۇمكىنلىكى ھەققىدە توختالغان. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە نۇرى تۈركەل ئون يىلدىن بۇيان خۇشاللىق بىلەن كىيىپ كېلىۋاتقان خيوگو بوس ماركىلىق كاستيۇم بۇرۇلكىنى ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى پاختا مەھسۇلاتلىرىغا باغلىنىشلىق ئىكەنلىكى ھەققىدىكى دوكلاتلار ئوتتۇرىغا چىققاندىن كېيىن سېتىپ تاشلىغان ھەمدە خىزمەت ئېھتىياجى ئۈچۈن لازىملىق كىيىملەرنى تۈركىيەدە تىكتۈرگەن. ئۇنىڭدىن بۇ ھەقتە سورالغاندا نۇرى تۈركەل ئىستېمالچى بولۇش سۈپىتىم بىلەن مەن ئۆزەمنى ئاشۇ خىل مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا شېرىك بولۇپ قالغاندەك ھېس قىلىۋاتىمەن دەيدۇ. نۇرى تۈركەل مۇشۇ خىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەشتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئوتتۇرىغا چىقارغان بىر قاتار چەكلىمىلەرنى ئالقىشلايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەركىن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر بىر ئىنساننىڭمۇ بۇ خىلدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىدىن يىرگىنىش، ئۇلارنى ئۆزلىرىدىن نېرى قىلىش ھەمدە ئۇلارنى بايقۇتلاشنىڭ بۇنىڭدىكى ئاددىي بىر كىشىلىك تۆھپە بولىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.
لېكىن بىر ئەركىن دۇنيا ياشاۋاتقان ئىنسان ئۈچۈن بۇ بىر بۇ بىر باش قاتۇرىدىغان مەسىلە ئەمەس. مەلۇم ماركىنى ياكى ئۇنىڭكى سۈپىتى بولسۇن ياكى قىممىتىنىڭ ئەرزان بولۇشى ئەمەس، بۇ بىر بىر ئىستېمالچى ئەخلاق ئۆلچىمى بىلەن ئېلىم بېرىم قىلىش مەجبۇرىيىتىمىز بار. نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى پەيدا قىلىۋاتقان سىياسىي، ئىقتىساد ۋە دىپلوماتىيە ساھەسىدىكى ئىغۋاگەرلىك بارغانسېرى ئەۋجىگە چىقىۋاتقان بولۇپ، دۇنيانىڭ بۇنى تونۇپ يېتىشى تېخىمۇ مۇھىم، دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم.
خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭنىڭ روسىيەدە ئېلىپ بارغان ئۈچ كۈنلۈك زىيارىتى يىگىرمە ئىككىنچى مارت كۈنى ئاخىرلاشتى. مەلۇم بولۇشىچە، شى جىنپىڭ ئۇكرائىناغا قوراللىق تاجاۋۇز قىلىپ، خەلقئارادا قىيىن ئەھۋالغا چۈشۈپ قالغان روسىيە پىرېزىدېنتى پۇتىن بىلەن ئامېرىكىنىڭ يەر شارى ئۈستۈنلۈك ئورنىغا قارشى تۇرۇشتا ئورتاق پىكىر ھاسىل قىلغان. خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ يىگىرمە ئىككىنچى مارت كۈنى روسىيەدە ئېلىپ بارغان ئۈچ كۈنلۈك زىيارىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ بېيجىڭغا قايتقان نۆۋەتتە شى جىنپىڭنىڭ موسكۋا زىيارىتىنىڭ ئىككىنچى كۈنى يەنى يىگىرمە بىرىنچى مارت كۈنى روسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بىلەن كرېملىن سارىيىدا ئىمزالىغان توققۇز ماددىلىق قوشما ئاخباراتى ۋە ئۇنىڭ مەزمۇنى دۇنيانىڭ دىققەت نۇقتىسىغا ئايلاندى شى جىنپىڭ موسكۋادا قىلغان سۆزىدە بىز ئىستراتېگىيىلىك شېرىكچىلىك ۋە ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئاخباراتىغا ئىمزا قويۇپ يېڭى بىر دەۋرگە كىردۇق دېگەن روسىيە پىرېزىدېنتىنىڭ كۆرسىتىشىچە ئىككى تەرەپ ئارىسىدا بارلىق كېلىشىملەر ھاسىل قىلىنغان بولۇپ موسكۋا بىلەن بېيجىڭ ئارىسىدىكى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق روسىيە ئۈچۈن ئالدىنقى مەسىلە ئىكەن شى جىنپىڭنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشى ئەۋجىگە چىققان خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى روسىيە پىرېزىدېنتى ئۈستىدىن تۇتۇش بۇيرۇقى چىقارغان بىر ۋاقىتتا روسىيەنى زىيارەت قىلىپ ۋلادىمىر پۇتىن بىلەن ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيىلىك شېرىكچىلىك مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېلان قىلىشى بولۇپمۇ ئۇنىڭ پۇتىنغا بىز يۈز يىلدىن بېرى كۆرۈلۈپ باقمىغان ئۆزگىرىشكە بىللە يېتەكچىلىك قىلىمىز دېيىشى دۇنيادا روسىيە بىلەن خىتاي مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردىكىدەك غەربكە قارشى ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋىتىگە كېتىپ بارامدۇ دېگەن سوئال پەيدا قىلماقتا شۇنداقلا يەنە بۇ خىل ھەمكارلىقنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىگە بولۇپمۇ خىتاينىڭ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھازىرمۇ داۋاملاشماقتا دەپ كۆرسەتكەن ئۇيغۇرلار رايونىدىكى سىياسىتىگە كۆرسىتىدىغان تەسىرى دىققەت قوزغىماقتا پۇتىن بىلەن شى جىنپىڭنىڭ يىگىرمە بىرىنچى مارت كۈنى ئىمزالىغان قوشما ئاخباراتىدا ئامېرىكا كۆپ قېتىم ئاشكارا تىلغا ئېلىنىپ تەنقىد قىلىنغان قوشما ئاخباراتتا خىتاي بىلەن روسىيەنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ غەربنىڭ لىبېرال دېموكراتىيىسىگە قارشى كۈرەش قىلىدىغانلىقى ئۇنىڭ دېموكراتىيە كىشىلىك ھوقۇقنى دەپ باشقا دۆلەتلەرنىڭ سىياسىتىگە ئارىلىشىشىغا غەربنىڭ قىممەت قارىشىنى باشقىلارغا تېڭىشىغا قارشى تۇرىدىغانلىقى ھەممە دۆلەتنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىيات يولىنى تاللاش ھوقۇقى بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن قوشما ئاخباراتنىڭ دىققەت قوزغايدىغان نۇقتىلىرىنىڭ بىرى ئۇنىڭدىكى تېررورلۇققا ئائىت مەزمۇنلىرىدۇر ئۇيغۇرلارغا تېررورلۇق ۋە دىنىي رادىكاللىققا قارشى تۇرۇشنى بانە قىلىپ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان خىتاينىڭ روسىيە بىلەن ئىمزالىغان قوشما ئاخباراتىدا تېررورلۇق ۋە رادىكال تەشكىلاتلاردىن پايدىلىنىپ باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئىچكى ئىشلىرىغا ئارىلىشىشقا ۋە گېئوسىياسىي مەقسەتلەرنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا قوللىنىشقا قارشى تۇرىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن شى جىنپىڭ رۇسىيە خىتاي ستراتېگىيىلىك شېرىكچىلىك مۇناسىۋىتىنىڭ چوڭقۇرلاشتۇرۇلۇپ يېڭى بىر دەۋرگە كىرگەنلىكىنى قەيت قىلغان بولسىمۇ لېكىن مۇتەخەسسىسلەر رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋەت قۇرۇشىغا گۇمان بىلەن قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە نوپۇزلۇق ئۇيغۇرشۇناس ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا مەسىلىلىرى مۇتەخەسسىسى ئامېرىكا جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى شون روبېرتسنىڭ قارىشىچە، رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ رەسمىي ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋىتى قۇرۇشىغا ئىشەنمەيدىكەن. شون روبېرتس يىگىرمە ئىككىنچى مارت زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى، مەن رۇسىيە بىلەن خىتاينىڭ رەسمىي ئىتتىپاقداشلىق مۇناسىۋىتى تەشكىل قىلىشىغا ئىشەنمەيمەن، لېكىن ئۇلار بەزى ئورتاق نىشانلارغا ئىگە، بولۇپمۇ خەلقئارا تەرتىپكە بۇزغۇنچىلىق قىلىش، ئامېرىكىنىڭ خەلقئارالىق كۈچىنى ئاجىزلىتىشتا ئورتاق نىشانى بار. لېكىن ئۇلارنىڭ ئورتاق خىتابنامىسىدە دىققەت قوزغايدىغان نۇقتا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىشنى تەكىتلىشى بۇ بەلكىم خىتاي روسىيەنىڭ ئۇكرائىناگە قىلغاننى قازاقىستانغىمۇ قىلماسلىقىنى تەلەپ قىلىشى بىلەن بولغان بولۇشى مۇمكىن شون روبېرتسنىڭ ئېيتىشىچە روسىيە بىلەن خىتاي ئامېرىكىنىڭ خەلقئارا ئۆلچەملەردە كۆپ سۆز قىلماسلىقىنى ئۈمىد قىلىدىكەن

بولۇپمۇ دوللارنىڭ خەلقئارالىق پۇل بىرلىكى بولۇش مەسىلىسىدە تېخىمۇ شۇنداق دېدى قوشما ئاخباراتتا يەنە ئامېرىكىنىڭ يەر شارى ستراتېگىيىلىك ئورۇنلاشتۇرۇشى تەنقىدلىنىپ ئۇنىڭ قىرغىنچىلىق خاراكتېرلىك قوراللىرىنى كېڭەيتمەسلىككە كاپالەتلىك قىلىشى يادرو ۋە بىوخىمىيىلىك قوراللارنى كونترول قىلىش ئەھدىنامىسىغا ئەمەل قىلىشى بەزى دۆلەتلەرنىڭ ئالەم بوشلۇقىنى ھەربىي ئىشلاردا قوللىنىشىغا قارشى تۇرىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن شۇنداقلا ئامېرىكىنىڭ تىنچ ۋە ھىندى ئوكيان ستراتېگىيەسى تەنقىدلەنگەن ئىلگىرى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيەسىدە پودپولكوۋنىك بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىگەن قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر سىياسەت تەتقىقاتچىسى قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندىنىڭ يىگىرمە ئىككىنچى مارت زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا ئېيتىشىچە ئىككى دۆلەت يېقىنلاشقاندەك قىلسىمۇ لېكىن ئۇلارنىڭ ئوتتۇرىسىدا يەنىلا نۇرغۇن يوشۇرۇن ئىختىلاپلار مەۋجۇت بولۇپ ئۇلارنىڭ مۇناسىۋىتى مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردىكى ئىتتىپاقداشلىق شەكلىدە ئەمەس ھازىرقىدەك ئىستراتېگىيىلىك شېرىكچىلىك شەكلىدە بولىدىكەن سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن ئەللىكىنچى يىلقى ئىككىنچى ئايدىكى ئوتتۇز يىللىق كېلىشىم قىلغان ئىتتىپاقلىق دوستلۇق مەڭگۈلۈك دەپ ھەم بۇنىڭدىن كېيىن ئۇنداق ئۇلاردا ئىتتىپاقلىق بىر كېلىشىم قىلىنمايدۇ مەن ئويلايمەن لېكىن ئىستراتېگىيىلىك ھەمكارلىشىش

ئىستراتېگىيەلىك شېرىكلىك مۇناسىۋىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىكى كونكرېت سىياسەتلىرىدە ئىپادىلىنىشى، بۇ ئۇنىڭ رايوندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ يەنە بىر مەزگىل داۋاملىشىشىغا يول ئاچسىمۇ، بىراق خەلقئارادا غەربنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللىشىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشى مۇمكىنكەن. ماسكۋادا بولغان ئىشنىڭ. ئاساسىي تىغ ئۇچى بۇ ئامېرىكا باشلىق غەربكە قارىتىلغان. شۇڭا غەرب ئاخىرقى نۆۋەتتە مۇشۇ ئۇيغۇرلارنى تىڭشاپ غەرب سىۋىلىزاتسىيەسىنىڭ كەلگۈسى خەتەر ئاستىدا ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ بۇنىڭدىن كېيىن خىتايغا بولغان بېسىم كۈچىيىدۇ دەپ ئويلايمەن. بېسىم كۈچىيىپ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە پايدىلىق. خەلقئارا ئورگانلاردا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى قوللاشلار كۈچىيىدۇ. مەسىلەن، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا، قازاق، باشقا يەر مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانغا قارشى جىنايەت دەپ، مۇشۇنىڭغا قوشۇلۇشى ئاكتىپ بولامدىكىن دېگەن بىر ئوي بار. پىروفېسسور شون روبېرتسنىڭ قارىشىچە، روسىيە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىكى سىياسىتىگە خىرىس قىلمىسىمۇ روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قوراللىق تاجاۋۇز قىلىپ خەلقئارا قانۇنغا خىلاپلىق قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان دۆلەتلەر قانچىلىك كۆپەيگەنسېرى خىتاي روسىيەگە قانچىلىك يېقىنلاشسا ئۇنىڭغا شۇنچىلىك زىيانلىق ئىكەن I think, um, you know, Russia has not شون روبېرتس مۇنداق دېدى challenged China. روسىيە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىكى سىياسىتىگە خىرىس قىلمايدۇ بۇ ۋەزىيەت بۇ ئەھۋالنىڭ يۈز بەرمەيدىغانلىقىغا ئىشەندۈرمەكتە مەن قانداقلا بولمىسۇن بۇنىڭ يۈز بېرىشى ئېھتىمالى كۆپ دەپ قارىمايمەن شۇڭا شۇ بىر نەرسىنى تەكىتلەپ قويۇش مۇھىم دۇنيادا قانچە كۆپ دۆلەت روسىيەنىڭ ئۇكرائىناگە قوراللىق ھۇجۇم قىلىپ خەلقئارا قانۇنغا خىلاپلىق قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلسا بۇ خىل ئېتىراپ خىتاي روسىيەگە يېقىنلاشقانسېرى ئۇنىڭ ئوبرازىغا بولۇپمۇ ياۋروپا ۋە ئامېرىكىدا شۇنچىلىك زىيانلىق مەلۇم بولۇشىچە كرېملىن سارىيىدىكى ئۇچرىشىشتا روسىيە پرېزىدېنتى پۇتىن شى جىنپىڭنىڭ ئۇكرائىنا كرىزىسىنى ھەل قىلىش توغرىسىدىكى ئون ئىككى ماددىلىق پىلانىنى ئۇكرائىنا توقۇنۇشىنى تىنچلىق بىلەن ھەل قىلىشنىڭ ئاساسى قىلىشقا بولىدۇ دېگەن لېكىن ئامېرىكا شى جىنپىڭنىڭ پىلانىنى رەت قىلغان ئامېرىكىنىڭ كۆرسىتىشىچە شى جىنپىڭنىڭ پىلانى روسىيەنىڭ ئىشغال ئاستىدىكى ئۇكرائىنا زېمىنلىرىدا ئۆزىنى تېخىمۇ مۇستەھكەملەپ پۇتىننىڭ روسىيە ئارمىيەسىنى قايتا تەشكىللىشىگە ۋاقىت يارىتىپ بېرىدىكەن ئاقساراينىڭ موسكۋادىكى ئۇچرىشىشقا بىلدۈرگەن ئىنكاسىدا خىتاينىڭ مەيدانىنىڭ تەرەپسىز ئەمەسلىكىنى بېيجىڭنىڭ روسىيەگە ئۇكرائىنانىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىدىكى زېمىنلاردىن قوشۇن چېكىندۈرۈپ ئۇرۇشقا خاتىمە بېرىش ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىشنى تەلەپ قىلغان مەلۇم بولۇشىچە روسىيە بىلەن خىتاي يەنە سىبىرىيە ئىككىنچى گاز تۇربا يولى قۇرۇلۇشىنى ئېلىپ بېرىپ موڭغۇلىيە ئارقىلىق خىتاينى يىلىغا ئەللىك مىليارد كۈپ مېتىر تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەش كېلىشىمى ھاسىل قىلغان شۇنداقلا كۆپ تەرەپلىمىلىك باراۋەر ۋە ئوچۇق ئاشكارا يەر شارى تور باشقۇرۇش سىستېمىسى قۇرۇپ بارلىق دۆلەتلەرنىڭ بۇ جەھەتتىكى ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى قوللايدىغانلىقىنى ئېيتقان قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار تارىخ ۋە بۈگۈن مەخسۇس پروگراممىمىز يەنە سىلەر بىلەن كۆرۈشتى

ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ مۇھىم قىسمى سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇز يەتمىش توققۇزىنچى يىللىرى ئارىسىدىكى ئون يىللىق تۈرمە ھاياتىنى ئەسلەپ ئۆتتى ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ سۆزلەپ بېرىشىچە ئۇيغۇرلار جۈملىدىن ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش سەككىز يەتمىشىنچى يىللىرى ئارىسىدا شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسى نامىدىكى بىر سىياسىي پارتىيىنىڭ رەھبەرلىكىدە كەڭ كۆلەمدە مىللىي ئازادلىق كۈرىشىگە ئاتلانغان بولۇپ، سوۋېت-خىتاي رەقىبلىك دەۋرىدىكى بۇ ھەرىكەت ئاخىرىدا كومپارتىيە ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن باستۇرۇلۇپ، زور ساندىكى ئۇيغۇرلار تۈرمىلەرگە تاشلانغان، بىر قىسىم باشلامچىلار ئۆلتۈرۈلگەن، يەنە بىر قىسىم كىشىلەر سوۋېت ئىتتىپاقىغا قېچىپ كەتكەن. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز ئۆزىڭىزنىڭ بۇرۇنقى ئەسلىمىلىرىڭىزدە سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدىڭىز، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئۈچىنچى يىلى، يەنە تارىم ژۇرنىلىدا ئىشلەۋاتقان ۋاقتىڭىزدا سىلەرنىڭ مۇشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش بىرىنچى يىلى تاشكەنتتە سوۋېت ئىتتىپاقى رەھبەرلىرىگە خەت يېزىپ سوۋېت ئىتتىپاقى رەھبەرلىرىدىن ئۇيغۇرلارغا ياردەم بېرىشنى سورىغانلىقىڭلارغا ئائىت مەسىلىنىڭ پاش بولۇپ ئاتمىش ئۈچىنچى يىلدا سىز جازالاشقا ئۇچرىغانلىقىڭىزنى شۇنىڭدەك سىزنى ھەر قايسى جايلاردا تۆۋەنگە چۈشۈرۈپ ھەر خىل ئۆزگەرتىش ئىشلىرىغا سالغانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتكەنتىڭىز ئەمدى مۇشۇ ئاتمىش ئالتىنچى يىل مەدەنىيەت ئىنقىلابى يۈز بەرگەنگىچە بوغا ئارىلىقتا بېشىڭىزدىن قانداق كۈنلەر ئۆتتى؟ مۇشۇ ھەقتە ئازراق سۆزلەپ بەرسىڭىز.
سوئالغا جاۋابىم، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلغا كەلگەن چاغدا ئىككىنجى ئايدا مېنىڭ مەسىلىلىرىم ئۈستىدىن ئىدارىدىن خۇلاسە چىقىرىلىپ، ماڭا ئەكسىل ئىنقىلابچى ئۇنسۇر، شيۇجېڭجۇيىچى ئۇنسۇر دېگەن قالپاقلار كىيگۈزۈلۈپ، مېنى داۋانچىڭدىكى كۈڭگەيسۇ، يەنى غالىبىيەت موچاڭىغا نازارەت ئاستىغا ئېۋەتىپ بەردى. مەن بۇ يەردە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش يەتتىنچى يىلنىڭ ئاخىرى، ئاتمىش سەككىزىنچى يىلنىڭ باشلىرىغىچە تۇردۇم. لېكىن بۇ جەريانلاردا بۇ موچاڭدىكى خۇڭۋېيبىڭلار ھەم شۇنىڭغا ئوخشاش خىتايلارنىڭكى قولى بىلەن يېتىشتۈرۈلگەن بىر قىسىم يەرلىك ياشلار قۇتراتقۇلۇق قىلىپ بۇ موچاڭنىڭكى بوغالتىرى بولغان ئىلياس دېگەن تاتار كىشىنى ئۆلتۈردى ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە چاڭبۇنىڭ چاڭجىڭى

ئىشلىتىۋاتقان، داگوڭلۇق قىلىپ ئىشلىتىۋاتقان ئىشلەش گۇرۇپپىسىغا قاتنىشىپ، ھەر قايسى جايلاردا قۇرۇلۇش ئىشلىرىدا ئۆزۈمنىڭ ئىسمىنى ئۆزگەرتىپ، شۇ قۇرۇلۇش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللاندىم. سىزنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ تۈرمىگە تاشلىنىشىڭىزغا سەۋەب بولغان شۇ ۋاقىتتىكى ئارقا كۆرۈنۈش قانداق بولغان ئىدى؟ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش سەككىزىنچى يىلنىڭ ئاخىرى. چېگرالاردا ھەرىكەتلەر، سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتلەر مۇرەككەپلىشىپ، جىددىيلىشىپ، رەسمەن بۇ شەرقىي شىمالدىكى جېنباۋداۋ، دامانسكىي ئارىلىدا ھەم چۆچەكنىڭ تېرەكتى چېگراسىدىكى يەرلەردە سوۋېت ھەم خىتاي ئوتتۇرىسىدا بەزى بىر يەڭگىل توقۇنۇشلار بولغان ۋاقتىدا ئۆزەم قانداق بولمىسۇن مۇشۇ خىتاينىڭ زۇلمىدىن، ئۆلۈم ۋەھىمىسىدىن قېچىپ بىر قىسىم كىشىلەر بىلەن غۇلجىغا بېرىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى يازدا غۇلجا ۋىلايەتلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدىم. نەتىجىدە غۇلجىدا بىر مەزگىل ئوبلاست تۈرمىسىدە ياتقاندىن كېيىن ئۈرۈمچىگە گوڭەنتىڭ تۈرمىسى لۇيۈەنجې ئوتتۇز ئىككىنچى نومۇرلۇق قورا سايباغدىكى تۈرمىگە يۆتكەپ كېلىنىپ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى يازلارغىچە شۇ تۈرمىدە بولدۇم ھەم شۇ ۋاقىتلار ئىچىدە بىر يىل ئاخىرقى يىلدا لۇساۋگۇدىكى گوڭەنتىڭ تۈرمىسىدە ياتقان بولدۇم. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز بۇ ئۈرۈمچىگە ئېلىپ كېلىنىپ، ئۈرۈمچىدىكى بۇ گوڭەنتىڭ تۈرمىسىغا سولانغاندىن كېيىن، شۇ تۈرمىدە قانداق ئىشلارنى باشتىن كەچۈردىڭىز؟ تۈرمىدىكى جازالاش ۋە باشقا بېسىملار ناھايىتى ئېغىر بولدىمۇ شۇ ۋاقىتتىكى؟ تۈرمىنىڭ مەسىلىسىنى ئېيتىپ جاۋاب بېرىدىغان بولسام، خىتاي كوممۇنىستلار ھاكىمىيىتى خۇددى بۇرۇن ئۆتكەن يەرلىك مىللىتارىست شېڭشىسەي، گومىنداڭ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش جاللاتلارغا ئوخشاشلا تۈرمىلەردىكى ئۆزىنىڭ سىياسىي رەقىبلىرى بولغان يەرلىك مىللەتلەرگە قارىتا دەھشەتلىك چارىلارنى، دەھشەتلىك قىيناش ئۇسۇللىرىنى قوللاندى. ئۇلارنى. ئاچ قويدى، سوغۇقلاردا توڭلاتتى، قول پۇتلىرىغا قىرىق كىلولاپ، يىگىرمە بەش كىلولاپ كىشەنلەرنى سالدى، قوللىرىغا ياپون كويزىلىرىنى تاقىدى. مۇشۇنداق قىلىپ جازالاش ئىشلىرىنى ناھايىتى قاتتىق ئېلىپ بېرىپ، ئۇلارنى سوراقلاردا ئۆزىنىڭ دېگەنلىرىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ھەر خىل قىيىن-قىستاق ئىشلىرىنى ئېلىپ باردى. لاۋدونخوردا ئىشلەيدىغان خىتايلار خىتاي مەھبۇسلىرى تەرىپىدىن ئاڭلىغانىدىم، ئىككى خانىدا ئۈچ يۈزدىن تۆت يۈز كىشىگە يېتەرلىك، مەھبۇسقا يېتەرلىك كىشەن كويزا ۋە باشقىلارنى داۋاملىق گوڭەنتىڭ تۈرمىسى ساقلاپ كەلگەن. ئەگەر بىرەر ئىشلار بولىدىغان تەقدىردە پۈتۈن تۈرمىدىكى مەھبۇسلارنىڭ پۇت-قوللىرىغا كىشەن كويزىلارنى سېلىپ، يۆتكەش ئىشلىرىنى ئالدىن ئالا پىلانلانغانىكەن. سىز ياتقان مۇشۇ ئۈرۈمچىدىكى گوڭەنتىڭ تۈرمىسى، يەنى جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ تۈرمىسى دەپ ئاتالغان مەخسۇس چوڭ تۈرمىغۇ بۇ. شۇ تۈرمىدە قانچىلىك ئادەم ياتقان بولغىيدى شۇ ۋاقتىدا سىز بىلەن بىرلىكتە؟ بۇنىڭدا ئۇيغۇرلارنىڭ نىسبىتى كۆپمۇ ياكى خىتايلارنىڭ نىسبىتى كۆپمۇ؟ بۇ تۈرمىلەردە مەن ياتقان دەۋرلەردە تۈرمىدە ئۈچ يۈزدىن ئوشۇق مەھبۇس بولىدىغان. بۇ ئۈچ يۈزدىن ئوشۇق مەھبۇسنىڭ توقسان بەش پىرسەنتى ئۇيغۇر يەرلىك مىللەت زىيالىيلىرى ئىدى. پەقەت بەش ئالتە پىرسەنت خىتايلار مەھبۇسلىرى گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدە يېتىپ، لاودونخور دېگەن ئورۇنلاردا تۇرۇپ تاماق توشۇپ، شۇ تۈرمە ئىچىدىكى ئۇيغۇرلارغا تاماق ئەكېلىپ، شۇ نەرسىلەرنى قىلىپ تۈرمە ساقچىلىرىغا ياردەملىشەتتى. بۇ جايدىكى قىيىن-قىستاقلارنىڭ ئەھۋالىنى سۆزلەپ كەلسەك، ھەقىقەتەنمۇ دەھشەتلىك. ھەتتاكى بۇ تۈرمىلەرنىڭ گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدە مەن كۆرمىدىم. باشقا يەردىكى تۈرمىلەردە سۇ ئاستى، سۇ تۈرمىلىرىنىڭ بولغانلىقىنىمۇ كۆپ ئاڭلىغانىدىم. شەخسەن ئۆزىڭىز قانداق تۈرمىدە ئېغىر جازاغا ئۇچرىدىڭىز؟ مەسىلەن، جىسمانىي جەھەتتىن ئېغىر دەرىجىدە زەربە بېرىش، ئۇرۇش، مەسىلەن، ۋە باشقا ھەر خىل قاتتىق قوللۇقلارغا ئۇچرىدىڭىزمۇ؟ مەنمۇ تۈرمىدە يېتىش جەريانىدا بىر يىلغا يېقىن يىگىرمە بەش كىلولۇق كىشەن سۆرىگەن بولدۇم ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە قولۇمغا ياپون كويزىسى سېلىندى. بۇ كويزىنى سالغان چاغدا سول قولۇمنى ئارقىغا دۈمبەمگە، ئوڭ قولۇمنى مۈرەمدىن ئارتىلدۇرۇپ ياپون كويزىسىنى سالغان. بۇ ياپون كويزىسى ئاشۇ قول ھەرىكەتكە كەلگەندىن كېيىن تېخىمۇ چىڭ قىلىپ كېتىدىغان، قولنى سىقىدىغان بىر خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈن ئىككى سائەتتەك قولۇمدا ياپون كويزىسى تۇرغاندىن كېيىن مېنىڭ ئىككى قولۇمدىكى پۈتۈنلەي سېزىم يوقالغانىدى. قولۇم ئالدىن كۆكىرىپ ئۇنىڭدىن كېيىن قارىيىپ، ئۆزۈم ھوشۇمدىن كەتكەن. شۇ چاغدىلا مېنىڭ قولۇمدىن كويزىنى ناھايىتى تەستە چىقىرىپ ئالغانىدى. مەن بۇ تۈرمىدىكى قىيىن قىستاقلارنى مەن ناھايىتى ئوبدان بىلىمەن. مېنى شۇ قولۇمغا ياپون كويزىسىنى سېلىپ ئىككى سائەت تۇرغۇزۇش جەريانىدا مېنىڭ مۇشۇ سول مۈرەمدىكى تاغاق گۆشتىن ئاجراپ چىقىپ كەتكەن. مانا ھازىر شۇ تۈرمىدە ياتقان ۋاقتىمغا قىرىق ئەللىك يىل بولغان بولسىمۇ، ھازىرغىچە مەن سول قولۇمنى ياخشى ئىشلىتەلمەيمەن. ھەتتا كىيىم-كېچەك كىيگەن چاغدا سول تەرەپتىن قولۇمنى ياخشى ئىشلىتىپ ھەرىكەتلەندۈرەلمەيمەن. ھازىرغىچە بۇ سول قولۇم ياخشى ئىشلىمەيدۇ. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار.